SBS Radio ພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີຮັບຮູ້ເອົາການປະລາໄຊໃນການຂວາງກັ້ນນະໂຍບາຍການຊ່ວຍຊາອາກອນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີ ແຕ່ກໍເອີ່ຍວ່າຈະລື້ມເບິ່ງພາກທີ 3 ຂອງອາກອນນັ້ນ ທີ່ມີມູນຄ່າເຖິງ 158 ລ້ານໂດລາ ໃນຄາວການເລືອກຕັ້ງຂອງຊຸດໜ້າທີ່ຈະມາຮອດຈະມາເຖິງນີ້ ນີ້ແປວ່າມັນເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍການຫຼຸດອາກອນໃຫ້ແກ່ປວງຊົນຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີເດີນໄປຕາມຮ່ອ ງຮອຍຂອງມັນ ຜ່າຜ່ານສະພາສູງອົດສະຕຣາລີກັບກາຍເປັນກົດໝາຍໄດ້ ລັດຖະບານສະກັອດ ມໍຣິສັນ ເດີນໄປຕາມແຜນການການຫຼຸດອາກອນໃຫ້ແກ່ປວງຊົນໄດ້ໃຫ້ເຕັມສ່ວນ ຍ້ອນພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີຮັ ບຮູ້ວ່າຕົນປະລາໄຊໃນການຂວາງກັ້ນມັນແລ້ວ ມັນເປັນເຊັ່ນນີ້ໄດ້ຕໍ່ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີສາມາດໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຢ່າງພຽງພໍໃນສະພາສູງອົດສະຕຣາລີ ຈາກຜູ້ແທນລາຊະດອນທີ່ບໍ່ສັງ ກັດຢູ່ໃນພັກເລເບີອົດສະຕຣາລີ ແລະ ພັກກຣີນອົດສະຕຣາລີ ທ່ານ ຄໍຣີ ເບີນາດ ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະພາສູງອົດສະຕຣາລີ ຈາກພັກ Centre Alliance ແລະ Jacqui Lambie ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພັກໃດໆ ຈາກລັດຕັສເມເນຍ ຢັ້ງຢືນວ່າອອກສຽງສະໜັບ ສະໜູນການຈະຫຼຸດພາສີອາກອນລະດັບທີ 3 ນັ້ນຜ່າຜ່ານສະພາສູງໄດ້ ແລມບີໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນນັ້ນ ເມື່ອທີ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃຫ້ສັນຍາວ່າຈະຊົດຊ່ວຍເຄຫາສະຖານສາທາລະນະຊົນໃນລັດຕັສເມ ເນຍຫຼາຍລ້ານໂດລາ

ແລະກໍເພື່ອລະບົບສາທາລະນະສຸກຂອງຕັສເມເນຍດ້ວຍ ການຫຼຸດອາກອນຂັ້ນທີ 1 ມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຄົນທັງຫຼາຍທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະ ປະມານກາງ ທີ່ຈະຖືກຫຼຸດພາສີອາກອນໃຫ້ 1,080 ໂດລາ ເມື່ອປະຊາຊົນປະກອບ ເອກະສານເສຍອາກອນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານອົດສະຕຣາລີໃນໄວໆນີ້ ຂັ້ນທີ 2 ຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ເຖິງ 45,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ຈະໄດ້ເສຍພາສີອາກອນໃນອັດຕາ 19 ເປີເຊັນ ແລະໃນຂັ້ນລະດັບທີ 3 ທີ່ຈະມີຂຶ້ນໃນກາງປີ 2024 ແມ່ນຈ ະເກັບພາສີອາກອນພຽງແຕ່ 30 ເປີເຊັນ ສຳລັບຜູ້ທີ່ມີລາຍໄດ້ 45,000 ໂດລາ ຫາ 200,000 ໂດລາຕໍ່ປີ ກ່ອນນີ້ແມ່ນເກັບ 32.5 ເປີເຊັນ ນີ້ແປວ່າຫຼຸດໃຫ້ 2.5 ເປີເຊັນວ່າເທາະ ທ່ານ Andrew Wilkie ຜູ້ແທນລາຊະດອນສະພາສູງອົດສະຕຣາລີ ຈາກລັ ດຕັສເມເນຍ